SBS Radio ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີຈຸດປະສົງເປັນໝໍ້ໄຟຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ອັນພາໃຫ້ມີເຂື່ອນໃນຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ເຊິ່ງວ່າເຂື່ອນໜຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງ ທີ່ວ່າບັດນີ້ເລີ່ມຕົ້ນປິດເກັບນ້ຳເພື່ອຈະປັ່ນໄຟຟ້າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເລື່ອງຂອງເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງນີ້ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ທ່ານ ສອນໄ ຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີການກັກເກັບນ້ຳ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນໜຶ່ງ ໂດຍເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງນີ້ ກະຕັ້ງຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳກ ະດິງ ບ້ານໂພນຈະເລີນ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງກະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ 2016 ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງກະ 1,335 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໂດຍລວມກ ະສຳເລັດໄປແລ້ວ 85 ເປີເຊັນ ຄາດວ່າຊິເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະກະເປີດການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນໜຶ່ງກະມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຢູ່ 650 ເມກາວັດ ໃນນັ້ນກະຊິ ແບ່ງຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ 520 ເມກາວັດ ແລະ ຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວອີກ 130 ເມກາວັດ ແປວ່າເພິ່ນສ້າງເຂື່ອນນີ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ເກືອບສິແລ້ວແລ້ວ ຫຼືວ່າເຖິງຂັ້ນທີ່ ວ່າປິດນ້ຳໄວ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືເລີ່ມປິດນ້ຳເພື່ອສິ ສິ ເພື່ອເດີນ ເດີນເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້ານີ້ເນາະ ແມ່ນ ໝໍ້ປັ່ນ ແລະຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນ ແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າທຶນຂອງເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງນີ້ ອັນນີ້ເຈົ້າທຶນເນາະ ກໍຄືເປັນ ຂອງປະເທດໄທ ທະນາຄານໃນປະເທດໄທເນາະ ທະນາຄານໄທນີ້ 70 ເປີເຊັນ ອີກສ່ວນໜຶ່ງ 30 ເປີເຊັນນີ້ກະເປັນການສົມທົບທຶນຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນທັງຫຼາຍເນາະ 70 ເປີເຊັນນີ້ແມ່ນໄທ ແລະກະອີກ 30 ເປີເຊັນນີ້ແມ່ນຄ ະນະຫຸ້ນຕ່າງໆເຂົ້າກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ການສ້າງເຂື່ອນນີ້ ແປວ່າເຈົ້າຫຸ້ນນີ້ມີສິດ ບໍລິຫານ ຫຼືວ່າກຳເຂື່ອນນີ້ໄດ້ຈັກປີເນາະ ອັນນີ້ມີອາຍຸສຳປະທານເນາະ ກຳຫຸ້ນຢູ່ປະມານ 27 ປີເນາະ 27 ປີ ທີ່ວ່າມັນຢູ່ປາກກະດິງນີ້ນ ະ ມັນ ມັນ ມັນກໍແນ່ນອນລະ ມັນປິດນ້ຳໄວ້ກໍແປວ່ານ້ຳຂອງກໍຊິວາບລົງຫຼາຍເຕີບນີ້ລະ ປາກກະດິງກໍບໍ່ໄກຈາກໂພນພິໄສປານໃດນີ້ ແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ມັນ ມັນເລີ່ມປິດນ້ຳແລ້ວ ມັນ ມັນ ຕາເປົ່າເຫັນແລ້ວບໍ່ວ່ າມັນສະທ້ອນເຖິງແມ່ນ້ຳຂອງ ອັນນີ້ກໍ ຖືວ່າຕອນນີ້ກະເບິ່ງ ເບິ່ງບໍ່ອອກປານໃດເນາະ ເພາະວ່າປົກກະຕິຕອນນີ້ກໍຄືລະດູແລ້ງເນາະ ນ້ຳກໍລົດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຕອນນີ້ກະນ້ຳກະຍັງ ຍັງຢູ່ແບບທີ່ບອກວ່າຜິດປົກກະຕິ ກໍ ຄືຍັງ ຍັງແຫ້ງຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ກະເລີຍຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມປ່ຽນແປງປານໃດເນາະ ແລ້ວເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງທີ່ວ່າເລີ່ມປິດນ້ຳລະນະ ເກັບນ້ຳແລ້ວນີ້ ກໍແມ່ນວ່າມື້ໃດເພິ່ນຊິເປີດເປັນທາງການ ຮູ້ບໍ່ ເປີດເປັນທາງກາ ນນີ້ ຢ່າງທາງການອີ່ຫຼີນີ້ກໍຄືເດືອນພຶດສະພາ 2022 ເນາະ ມັນເລີ່ມປິດນ້ຳແລ້ວກໍແປວ່າ ມີການທົດລອງໝໍ້ປັ່ນແລ້ວຕົວະແມ່ນບໍ່ ຄືວັງວັງວັນທີ 1 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ກໍຄືປິດປະຕູນ້ຳນີ້ເນາະ ກໍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳ ໃຫ້ຈຳນວນ ທີ່ພໍພຽງ ແຕ່ຕອນນີ້ເຂົ້າໃຈວ່ານ້ຳຄືຊິຍັງບໍ່ພໍປານໃດ ເພາະມັນຢູ່ໜ້າແລ້ງພໍດີ ກໍຄ່ອຍສະສົມນ້ຳ ແຕ່ນ້ຳພໍແລ້ວນີ້ກໍຊິເລີ່ມທົດລອງປັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ອື ກະແນ່ນອນລະ ນ້ຳບໍ່ມີກະປັ່ນບໍ່ໄດ້ແລະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນເປັນເຂື່ອນທີ່ ວ່າສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະສຳລັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊວ່າຊັ້ນເຖາະ ລະມັນກະຢູ່ບໍ່ໄກຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປານໃດ ກະປາກຊັນ ມັນກະປະມານຮ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼືວ່າ 120 ຫຼັກເທົ່ານັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກະບໍ່ໄກ ມັນກະສ່ຳກັບວ່າສີຊຽງໃໝ່ຫາໂພນພິໄສວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າເຂື່ອນນີ້ມັນປິດເກັບນ້ຳແລ້ວນີ້ນະ ມັນມີປາກມີສຽງແນວໃດທີ່ວ່າດັງມາຈາກປວງຊົນທັງຫຼາຍທີ່ວ່າອາໄສນ້ຳກະດິງຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະຍັ ງບໍ່ມີ ອ່າ ສຽງປານໃດເນາະ ເພາະວ່າໂຄງການນີ້ຮອງກະຊິເລີ່ມ ອ່າ ກັກນ້ຳ ເກັບນ້ຳ ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງນ້ຳກະຍັງບໍ່ ບໍ່ຊັດເຈນປານໃດ ຈັ່ງຊີ້ນະ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫຼດແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ